ການຄ້າແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີ ມັນປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບຂອງປະເທດ ຫຼື GDP 12 ໃນ 15 ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼັກຂອງອົດສະຕຣາລີແມ່ນຢູ່ໃນເອເຊຍ ມາຮອດປັດຈຸບັ ນ ຈີນແມ່ນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ໂດຍກວມເອົາປະມານ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງອົດສະຕຣາລີ ສະມາຄົມບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ຍັງເປັນ ກຸ່ມການຄ້າທີ່ສຳຄັນ ໂດຍກວມເອົາ 12 ເປີເຊັນຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນປີ 2021 ການຄ້າຂອງອອສເຕຣເລຍກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ມີມູນຄ່າເຖິງ 80.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ ການຄ້າສອງຝ່າຍກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ ຖ່ານຫີນ ແລະ ແກັສທຳມະຊາດ ແມ່ນສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ສຳຄັນຂອງອອສເຕຣເລຍໄປຍັງກຸ່ມອາຊຽນ ພ້ອມກັບສິນ ຄ້າກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການການສຶກສາ ສະມາຊິກອາຊຽນຂາຍຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ພາຫະນະ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງໃຫ້ກັບອອສເຕຣເລຍ ພາກພື້ນອາຊຽນລວມມີປະເທດທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ໃນໂລກ ທີ່ມີປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເປັນຮູບແບບດິຈິຕອລ ແລະ ມີການສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານທີ່ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ກ່າວວ່າ ການພົວພັນດ້ານການຄ້າກັບສະມາຊິ ກອາຊຽນໄດ້ຢຸດສະງັກ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໂດຍການເພີ່ມຈຳນວນຖ້ຽວບິນໄປຍັງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກຕໍ່ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດປ ະຈຳປີຂອງອອສເຕຣເລຍກັບອິນໂດເນເຊຍ ມີມູນຄ່າປະມານ 4.64 ຕື້ໂດລາ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ 2 ເປີເຊັນຂອງການຄ້າທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກຂອງອອສເຕຣເລຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສ ະພາໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ໃນວັນອັງຄານວ່າ ນີ້ເປັນພື້ນທີ່ໜຶ່ງທີ່ທ່ານຫວັງວ່າຈະເພີ່ມສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ We have Indonesia, one of the world's largest economies
ພວກເຮົາມີອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູບ້ານຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແມ່ແຕ່ບັນດາຄູ່ຄ້າຊັ້ນນຳຂອງ ພວກເຮົາ ການຄ້າຂອງອອສເຕຣເລຍກັບຈີນຖືກລົບກວນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງຕ່າງໆ ລວມທັງປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອໃນທະເ ລຈີນໃຕ້ ໂຄວິດ-19 ແລະ ສິດທິມະນຸດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອອສເຕຣເລຍຕ້ອງຊອກຫາຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ກະຈາຍການຄ້າຂອງຕົນ ທ່ານ ລີ ຮາວເວີດ ຫົວໜ້າຂອງ Asialink Business ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເມລເບີນ ບອກກັບ VOA ວ່າ ສະມາຊິກອ າຊຽນເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໂອກາດອັນດີຂອງອອສເຕຣເລຍ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ Diversification continues to be a theme as businesses look for new markets either in addition to ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກ ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກິດຕ່າງໆ ຊອກຫາຕະຫຼາດໃໝ່ ນອກຈາກ ຫຼື ແທນທີ່ປະເທດຈີນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມໃກ້ຊິດກັບເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຊົນຊັ້ນຮັ່ງມີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂອກາດທີ່ ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທຸລະກິດໃນອອສເຕຣເລຍ ກຸ່ມສິບຊາດອາຊຽນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1967 ລວມມີອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ສິງກະໂປ ໄທ ບຣູໄນ ຫວຽດນາມ ລາວ ມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກອງປະຊຸ ມສຸດຍອດອາຊຽນປະຈຳປີຂອງປີນີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເນື່ອງຈາກບໍ່ມີປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ອັດນະສັ ກ ວີໂອເອ